ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້ ລາຍການຂອງເຮົາກໍຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ພ້ອມກັບນຳສິ່ງດີໆ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆມື້ໃນວັນ ແລະ ເວລາດຽວກັນນີ້ ດັ່ງນັ້ນ ມື້ນີ້ຂ້າພະ ເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງພອນທິບ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາທັງສອງມາພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງໂດຍສະເພາະ ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງ ແດ່ ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານສັນຕິໄຊ ຈະນຳລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນ ອ້າຍສຳລານ ຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມາສະເໜີ ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ອາຈານສິງຫາ ກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ
ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ພົບກັນອີກໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ສັນຕິໄຊ ມີເລື່ອງໃກ້ຕົວທຸກຄົນມາເລົ່າສູ່ພວກເຮົາຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າເຮົາທຸກຄົນເຄີຍຊື້ອາຫານທີ່ແມ່ຄ້າໃສ່ຖົງຢາງພລາສຕິກຂາຍຕາມທ້ອງຕະຫຼາ ດ ຕາມເຮືອນ ຕາມແຄມທາງ ຈາກການສັງເກດເຫັນວ່າຄົນສ່ວນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ເພາະເຂົາບໍ່ຢາກແຕ່ງກິນ ຈຶ່ງເວົ້າວ່າ ກັບມາແຕ່ວຽກກໍເມື່ອຍແລ້ວ ຊື້ກິນເອົາງ່າຍກວ່າ ແລະ ກໍສະດ ວກສະບາຍບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາ ດ້ວຍເຫດນີ້ເຮົາຈຶ່ງມັກຊື້ອາຫານຫຼາຍກວ່າການແຕ່ງກິນດ້ວຍຕົນເອງໃນເຮືອນ ສະນັ້ນຈຶ່ງມີແມ່ບ້ານຖົງຢາງພລາສຕິກຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ອາຫານແຕ່ງສຳເລັດເຫຼົ່ານັ້ນຜ່ານ ການປຸງແຕ່ງຈົນມີກິ່ນຫອມ ແລະ ມີສີໜ້າກິນ ແມ່ຄ້າຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແຊບທີ່ສຸດ ເພື່ອທີ່ຈະຂາຍໄດ້ ແຕ່ບັນຫາທີ່ຕາມມາກໍຄືແມ່ຄ້າຈະແຕ່ງອາຫານປະເພດຊີ້ນຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ທັງເຜັດ ຫວານ ນົວ ເຄັມ ບໍ່ຄິດວ່າຄ ວນນຳໃຊ້ເຄື່ອງປຸງຫຼາຍນ້ອຍເທົ່າໃດ ເພາະສິ່ງທີ່ຕ້ອງການຄືຄວາມແຊບໜ້າກິນ ນອກຈາກນີ້ແລ້ວແມ່ຄ້າບາງຄົນໃສ່ແປ້ງນົວນຳອີກ ແລະ ໃສ່ໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍ ບາງຄັ້ງຂ້າພະເຈົ້າກິນແລ້ວກໍຮູ້ສຶກເຈັບຄໍ ຫຼື ຄໍແຫບ ບາງຮ້ານກໍໃສ່ສານກັນບູດ ອາຫານສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ເຮົາເຫັນມັກຈະເປັນຊີ້ນສັດ ແລະ ມີຜັກພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ຄົນລາວເຮົາມັກເວົ້າກັນວ່າການກິນຊີ້ນສັດຄືອາຫານຊັ້ນດີ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າ ເຮົາກຳ ລັງຈ່າຍຄ່າຄວາມຄິດທີ່ມີລາຄາແພງ ເພາະອາຫານທີ່ເຮົາກິນເຂົ້າໄປນັ້ນກຳລັງຄ່ອຍໆທຳລາຍຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ເຮົາຈະມາສຶກສາກັນວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ແນວໃດ ທ່ານຜູ້ຟັງ ອາຫານກໍເປັນສາເຫດ ໃຫ້ເກີດໂລກຮ້າຍໄດ້ ຕາມການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຈາກສະພາບຕົວຈິງເຫັນວ່າ ຄົນເປັນມະເຮັງ ໂລກຫົວໃຈ ໂລກເບົາຫວານ ແລະ ຄວາມດັນເລືອດສູງເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເພາະເນື່ອງຈາກເສດຖະກິດດີຂຶ້ນ ຄົນ ມີເງິນກໍມີອາຫານຫຼາຍຊະນິດໃຫ້ເລືອກ ບໍ່ພຽງແຕ່ປະເທດໃດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນທີ່ພົບບັນຫານີ້ ຄົນທີ່ອາໄສໃນຕົວເມືອງຂອງຫຼາຍປະເທດກໍເປັນໂລກແບບດຽວກັນນີ້ຫຼາຍຂຶ້ນເໝືອນກັນ ໂລກທີ່ກຳລັງເປັນບັນຫາ ໃຫ້ແກ່ຄົນໃນເມືອງຄື ໂລກເບົາຫວານ ແລະ ໂລກຫົວໃຈ ຈາກສະຖິຕິໃນປະເທດອາເມລິກາ ຄົນຫົວໃຈວາຍຕາຍວັນລະ 4,000 ຄົນ 1 ສ່ວນ 3 ຂອງປະຊາກອນອາເມລິກາມີຄວາມດັນເລືອດສູງ ທ່ານຜູ້ຟັງອາດຈະຄິ ດວ່າ ນັ້ນແຫຼະ ຄົນຝຣັ່ງມັກກິນອາຫານມີນົມ ຫຼື ແປ້ງ ເນີຍສູງ ຄົນປະເທດເຮົາບໍ່ເປັນດອກ ບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າໃຈຜິດ ເພາະດຽວນີ້ ແມ່ບ້ານຖົງຢາງພລາສຕິກ ຊື້ອາຫານປະເພດຊີ້ນ ປຸງແຕ່ງດ້ວຍນ້ຳມັນສູງເຂົ້າມາໃນ ເຮືອນທຸກໆວັນ ບໍ່ມັກຊື້ອາຫານປະເພດຜັກ ຫຼື ອາຫານທີ່ປຸງແຕ່ງງ່າຍໆ ບໍ່ຄືສະໄໝກ່ອນທີ່ເຮົາແຕ່ງອາຫານໃນເຮືອນທຸກເຊົ້າທຸກແລງແບບງ່າຍໆ ບໍ່ໃຊ້ເຄື່ອງປຸງແບບເດີມ ອາຫານທີ່ຊື້ມາໃນທຸກວັນນີ້ມີໄຂມັ ນສູງ ເມື່ອກິນຕິດຕໍ່ກັນດົນໆ ຈະສະສົມເທື່ອລະເລັກເທື່ອລະນ້ອຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍແກ່ສຸຂະພາບ ນອກຈາກນີ້ໃນເລື່ອງຄວາມສະອາດກໍເປັນບັນຫາດ້ວຍ ເພາະຮ້ານອາຫານຕາມບ້ານເຮົາມັກຈະມີ ຂີ້ຝຸ່ນ ແມງວັນ ແລະ ສິ່ງທີ່ບໍ່ສະອາດຕ່າງໆ ປິວເຂົ້າໄປໃນອາຫານໄດ້ງ່າຍ ຖ້າຢ່າງນັ້ນເຮົາຈະມີວິທີແກ້ໄຂກັນແນວໃດ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳງ່າຍໆວ່າ ເມື່ອຮູ້ວ່າອາຫານທີ່ຜ່ານການຫຸງຕົ້ມເຮັດໃຫ້ຄຸນຄ່າຂ ອງອາຫານເສຍໄປ ສະນັ້ນເຮົາຄວນເລືອກອາຫານທີ່ປຸງແຕ່ງໃໝ່ໆ ແລະ ບໍ່ມີນ້ຳມັນຫຼາຍ ຖ້າເປັນຜັກຕົ້ມ ຫຼື ໜຶ້ງ ປາ ຫຼື ຊີ້ນຕົ້ມ ຫຼື ໜຶ້ງຈະດີກວ່າ ຖ້າຈະໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ກໍຄວນເຮັດດ້ວຍຕົນເອງຢ່າງນ້ອຍອາທິດລະ 2 3 ເ ທື່ອກໍເປັນການດີ ຫຼື ຊື້ອາຫານທີ່ໃສ່ຖົງຢາງໃຫ້ນ້ອຍທີ່ສຸດ ທ່ານຜູ້ຟັງ ການກິນອາຫານບໍ່ຖືກຕ້ອງນັ້ນ ຈະເປັນການກໍ່ໂລກຮ້າຍແກ່ຜູ້ກິນ ມີການສຶກສາພົບແລ້ວວ່າ ອາຫານທີ່ຜ່ານການປັບສີ ການປຸງແຕ່ງໃສ່ຖົງຢ າງພລາສຕິກ ມີຄຸນຄ່າອາຫານນ້ອຍລົງ ບາງຄັ້ງຖົງຢາງພລາສຕິກທີ່ຖືກໃຊ້ຫໍ່ອາຫານນັ້ນ ເມື່ອຖືກຄວາມຮ້ອນຈະປ່ອຍສານເຄມີອອກມາ ເລືອກກິນອາຫານສົດ ຕົ້ມ ຫຼື ໜຶ້ງ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດໄຂມັນ ສຳລັບທ່ານທີ່ມີນ້ຳ ມັນເກີນ ຂໍແນະນຳຂໍ້ນີ້ເປັນພິເສດ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະນຳເອົາເລື່ອງດີໆ ໜ້າຮູ້ ແລະ ໜ້າສົນໃຈ ມາເລົ່າແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ສຳລັບວັນນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ ວ ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຍິນດີຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີນທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທຸກທ່ານ ພົບກັນອີກແລ້ວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ຂໍ້ຄິດປະຈຳວັນ ໃນໂລກນີ້ມີປຶ້ມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈົນນັບບໍ່ຖ້ວນ ປຶ້ມທີ່ເກົ່າແກ່ ຫຼືປຶ້ມໃໝ່ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ມີປຶ້ມຫົວໜຶ່ງທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ ໃຊ້ເ ວລາຂຽນລວບລວມ 1,400 ປີ ແປອອກເປັນພາສາຕ່າງໆທົ່ວໂລກຫຼາຍກວ່າ 2,100 ພາສາ ເຊື່ອບໍ່ວ່າປຶ້ມຫົວນີ້ເປັນປຶ້ມຫົວທຳອິດທີ່ພິມຂຶ້ນຫຼັງຈາກມີການຄົ້ນພົບຕົວພິມ ແລະເຄື່ອງພິມຄັ້ງທຳອິດ ຕັ້ງແຕ່ປີ ຄ. ສ. 1815 ປະມານ 292 ປີທີ່ຜ່ານມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ປຶ້ມເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກພິມອອກມາແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 5,000 ລ້ານເຫຼັ້ມ ແລະທັງຍັງເປັນປຶ້ມທີ່ຂາຍດີທີ່ສຸດຢູ່ໃນໂລກ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ມີອິດທິພົນຕໍ່ສາສະໜາ ພາສາ ກົດໝາຍ ປັດຊະຍາ ທັງ ຊາວຕາເວັນຕົກ ແລະຕາເວັນອອກ ໃນອາຟຣິກາ

ພຣະອົງເປັນຜູ້ໃດ ພຣະອົງກ່ຽວຂ້ອງຫຍັງກັບມະນຸດ ແລະກໍຍັງກ່າວເຖິງເລື່ອງລາວຂອງມະນຸດວ່າ ມະນຸດເປັນໃຜ ແລະມາຈາກໃສ ບັນພະບຸລຸດຂອງເຮົາມີຄວາມເປັນມາແນວໃດ ອະນາຄົດຂອງມະນຸດຈ ະເປັນຢ່າງໃດ ຄຳຕອບເຫຼົ່ານີ້ມີຢູ່ໃນພຣະຄຳພີ ນອກຈາກນີ້ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຍັງບອກທີ່ມາຂອງຄວາມທຸກຍາກ ຄວາມຕາຍ ແລະຄວາມຜິດບາບຂອງມະນຸດ ຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນ ວິທີແກ້ໄຂ ແລະທາງອອກຂອງບັນຫາເຫຼົ່ ານີ້ ແລະເລື່ອງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດອີກເລື່ອງໜຶ່ງບັນທຶກໃນພຣະຄຳພີກໍຄື ແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າໃນການຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດລອດພົ້ນຈາກຄວາມພິນາດ ອັນເນື່ອງມາຈາກຄວາມຜິດບາບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຮົາຫຼຸດພົ້ນຈ າກຄວາມຕາຍ ນັ້ນຄືຊີວິດນິລັນ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ພຣະຄຳພີເປັນປຶ້ມທີ່ບັນທຶກຫຼັກຄຳສອນຂອງສາສະໜາຄຣິດ ເຊິ່ງໃນບາງເຫຼັ້ມມີພື້ນຖານຫຼັກຄຳສອນມາຈາກສາສະໜາຂອງຊາດຢິວ ຊາວຄຣິດເຮົາເອີ້ນ ພຣະຄຳພີໃນຊື່ອື່ນໆອີກ ເຊັ່ນວ່າ ພຣະວະຈະນະຂອງພຣະເຈົ້າ ປຶ້ມດີ ຫຼື ຄຳພີສັກສິດ ຊາວຄຣິດທຸກຄົນເຊື່ອວ່າພຣະຄຳພີທຸກຂໍ້ທຸກຕອນຖືກຂຽນຂຶ້ນມາໂດຍມະນຸດ ໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກພຣະເຈົ້າ ເຊິ່ງພຣະຄ ຳພີເຫຼັ້ມໜຶ່ງປະກອບດ້ວຍ 66 ຫົວ ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີ ຫຼື ພຣະຄຳພີທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ຊີວິດຂອງມະນຸດຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ຊາວຕາເວັນຕົກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ວັນນະຄະດີ ການສຶກສາ ກົດໝາຍ ວິທະຍາສາດ ແລະ ການເມືອງ ເຊັ່ນຄຳວ່າ ປະຊາທິປະໄຕ ຄວາມໝາຍຕົ້ນຕໍແມ່ນມາຈາກການທີ່ພະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງມະນຸດ ເພື່ອໃຫ້ເລືອກທາງເດີນຂອງຊີວິດດ້ວຍຕົນເອງ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງກາຍເປັນພື້ນຖານຂອ ງຄວາມເປັນອິດສະຫຼະທາງຄວາມນຶກຄິດຂອງຊາວຕາເວັນຕົກ ພຣະຄຳພີໃຊ້ເວລາຂຽນ 1,500 ປີ ມີຜູ້ຂຽນທັງໝົດເຖິງ 40 ຄົນ ສິ່ງທີ່ໜ້າຕົກໃຈກໍຄື ເນື້ອຫານັ້ນມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນຢ່າງໜ້າອັດສະຈັນ ມັນຈຶ່ງເຮັດໃ ຫ້ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ຮັບການຊົມຂະໜານນາມວ່າ ພຣະຄຳພີທີ່ສັກສິດ ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວວ່າ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງມະນຸດນັບແສນນັບລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ ໄດ້ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ນັກສິລະປະ ຫຼື ສິລ ະປິນ ຜະລິດຜົນງານນັບບໍ່ຖ້ວນ ບັນດານໃຈໃຫ້ນັກກະວີທີ່ຂຽນຄຳກອນ ຫຼື ບົດເພງຕ່າງໆ ຈົນນັບບໍ່ຖ້ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ອິດທິພົນທີ່ມີຕໍ່ມະນຸດນັ້ນ ນັບວ່າໄດ້ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມໜ້າຢູ່ ມີລະບຽບແບບແຜນອັນດີງາມ ປະ ຊາທິປະໄຕໃນສັງຄົມ ກໍໄດ້ມາຈາກຄຳສອນຂອງພຣະຄຳພີເຫຼັ້ມນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ມາຮອດຕອນນີ້ ບາງທ່ານອາດຢາກຈະເຫັນວ່າ ໜັງສື ຫຼື ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ມີລັກສະນະແນວໃດ ທ່ານສາມາດຫາເບິ່ງໄດ້ຕາມຫໍສະໝຸດ ທົ່ວໄປ ຕາມໂບດ ຫຼື ຖ້າທ່ານມີຄອມພິວເຕີ ສະດວກໃນການໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ພຽງພິມຄຳວ່າ www

ຈາກພຣະຄຳພີເອຊາຢາ ເຊິ່ງກ່າວກ່ຽວກັບການໃຊ້ເງິນໃຊ້ຄຳວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຈ່າຍເງິນຊື້ສິ່ງຂອງທີ່ບໍ່ອີ່ມໃຈ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຈ່າຍໄປແຕ່ພັດຍັງຢາກຢູ່ ເມື່ອຟັງແລ້ວທ່ານຄິດວ່າເປັນແນວໃດ ເໝາະສົມທີ່ຈ ະເຮັດຫຼືບໍ່ ແມ່ນແລ້ວທ່ານຜູ້ຟັງ ບາງເທື່ອຄົນເຮົາໃຊ້ເງິນໃຊ້ຄຳຊື້ສິ່ງຂອງທີ່ບໍ່ແມ່ນອາຫານ ແລະ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ອີ່ມໃຈ ແຕ່ບາງເທື່ອເຮົາຫຼົງເຊື່ອໃນຄຳໂຄສະນາ ທຸ່ມເງິນຄຳຊື້ເສື້ອຜ້າງາມ ໆ ແລະ ກັນລາຄາແພງໆ ຊື້ໂທລະສັບມືຖືລຸ້ນໃໝ່ ຊຶ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນສາເຫດໃຫ້ພວກເຮົາເສຍເງິນຊື່ ຂໍ້ຄວາມຈາກພຣະຄຳພີຂໍ້ນີ້ເໝາະສົມກັບສະພາບເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາໃນທຸກວັນນີ້ຫຼາຍ ແລະ ພວກເ ຮົາຈະມາພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການຕໍ່ໄປ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍລາທ່ານພຽງເທົ່ານີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່າ ນຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳ ລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດ ກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້

ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ ສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງ ພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ